ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر، ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرالدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ياللىۋالغان خۇسۇسىي خاكېر شىركەتلىرىنىڭ ئىچكى ئەھۋاللىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار ئاشكارىلانغان ئاشكارا بولغان بىر توختام لايىھىسىدە كۆرسىتىلىشىچە ئايسۇن شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساقچى ئورگانلىرىغا ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى ئۇيغۇرلارنى ئىز قوغلاپ تەقىب قىلىش ئۈچۈن ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدىكى يۇقىرى تېخنىكىلىق ئىز قوغلاش ئۈسكۈنىلىرىنى ياساپ بەرگەن ئىكەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە بۇ تېخنىكا ئارقىلىق موڭغۇلىيە مالايزىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئاۋىئاتسىيە شىركىتى كۆچمە خەۋەرلىشىش ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا ئائىت سانلىق مەلۇماتلارغا ئېرىشەلەيدىكەن

نيۇ يورك ۋاقىت گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا مەزكۇر ھۆججەتلەردە يەنە خىتاي بولمىغان مىللەتلەردىن باشقا توردىكى قىمار شىركەتلىرىنى يېقىندىن كۆزەتكەنلىكىگە دائىر ئۇچۇرلار مەلۇم بولغان كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلار گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىلىرى كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ۋە ھوقۇقلىرىغا دەپسەندىچىلىك قىلىشىغا سۈكۈت تۇردى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شېرىك بولدى دەپ ئەيىبلىگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدىكى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى جەمئىيىتى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن يېڭىدىن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيىتى تەشكىللەپ كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە سۈكۈتتە تۇرماسلىققا چاقىرغان ئۇلار كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋە ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا شەرق تەتقىقاتىدىكى ئوقۇتقۇچىلارغا ئايرىم ئايرىم ئوچۇق خەت يېزىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇق دەپسەندىچىلىك قىلىشىغا سۈكۈتتە تۇرۇشىنىڭ سەۋەبى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان بۇ خەتتە ئۇنىۋېرسىتېتنى خۇاۋېي قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ مەبلىغىنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇلار بىلەن ھەمكارلىشىشنى توختىتىشقا دەۋەت قىلغان شۇنداقلا خۇاۋېي گۇرۇھىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇنىۋېرسىتېتقا يىگىرمە سەككىز مىليون فونت ستېرلىڭدىن ئارتۇق پۇل بەرگەنلىكى ۋە بۇ شىركەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن قويۇق مۇناسىۋىتى بارلىقى تەكىتلەنگەن خۇاۋېي گۇرۇھى بولسا يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىققا ئەڭ ئاكتىپ ئىشتىراك قىلغان خىتاي پەن تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكى مەلۇم ئوقۇغۇچىلار يازغان خەتتە يەنە مۇنداق دېيىلگەن خىتاي ئىلىم ساھەسى ھېچقاچان پارتىيەدىن ئايرىلمايدۇ، ئەكسىچە ئۇلار ئېتنىك تازىلاشنى ئىدىيىۋى ئاساس بىلەن تەمىنلىدى. بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە خۇاۋېي بىلەن بولغان ھەمكارلىق مىللىي قىرغىنچىلىق ئۈچۈن قانۇنىي ئاساس يارىتىپ بېرىدۇ. بۇ ھەمكارلىق خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قولايلىق يارىتىۋاتىدۇ. شۇڭا بۇ ھەمكارلىقنى دەرھال توختىتىش كېرەك. يېقىندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئارمىيىسى بىلەن ئالاقىسى بار دەپ قارالغان بىر قىسىم شىركەتلەرگە خىزمەت قىلغان ئامېرىكا لوببى شىركەتلىرىنى قارا تىزىملىككە ئېلىشنى تەكلىپ قىلغان ئىدى بۇنىدىن ئۇزاق ئۆتمەي بۇ شىركەتلەر خىتاي خېرىدارلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈشنى قارار قىلغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ لوببى شىركەتلىرى خىتاي شىركەتلىرى ئۈچۈن قىلىپ كەلگەن لوببىچىلىق پائالىيەتلىرى ئۈچۈن غايەت زور ساندا ھەق ئېلىپ كەلگەن ئىكەن سىياسىيون ژۇرنىلىنىڭ ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىكى ماقالىسىگە ئاساسلانغاندا ئالدىنقى ھەپتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى بۇ ھەقتىكى تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويغان شۇ قاتاردا ۋاشىنگتون شەھىرىنىڭ ك كوچىسىدىكى ئەڭ داڭلىق لوببى شىركەتلىرىدىن بولغان برونستېن شىركىتىگە خىتاي ئارمىيىسى بىلەن چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرگە خىزمەت قىلماسلىقنى ئۇقتۇرغان شۇنىڭدەك بىر قىسىم لوببى شىركەتلىرى خىتاي خېرىدارلىرى بىلەن مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەنلىكىنى بىلدۈرگەن دېموكراتىيىنى قوغداش فوندى جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى كرېيگ سىڭلتون خىتايغا لوببىچىلىق قىلىپ كەلگەن بۇ شىركەتلەر ھەققىدە مۇنداق دېگەن لوببى شىركەتلىرى بولۇپمۇ خىتاي ھەربىي قىسىملىرىغا باغلىنىشلىق شىركەتلەرگە لوببىچىلىق قىلغان شىركەتلەرگە جەڭ ئېلان قىلىش يەنى قارا تىزىملىككە ئېلىش ھەر قانداق بىر سىياسىيون ياكى ھۆكۈمەت ئەمەلدارى ئۈچۈن ئاسانلىقچە جۈرئەت قىلىدىغان ئىش ئەمەس چۈنكى بۇ شىركەتلەر سىياسەت بەلگىلەش ۋە مەبلەغ توپلاشقا ئالاھىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاۋغۇستتىن باشلاپ خىتاي خېسېي گۇرۇھىغا لوببىلىق قىلىشنى باشلىغان گامپ ستراۋس شىركىتى خىتاي خېرىدارلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەنلىكى ھەققىدە بايانات ئېلان قىلغان بۇ شىركەت خېسېي گۇرۇھىغا لوببىلىق قىلىش جەريانىدا ئۈچ يۈز مىڭ دوللار لوببىچىلىق ھەققى ئالغانلىقىنى دوكلات قىلغان مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئامېرىكا تەۋەسىدە خىتايغا لوببىچىلىق قىلغان كۆپلىگەن شىركەتلەر دوكلات ئېلان قىلغان ۋە خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنى ئۈزگەن مەزكۇر خەۋەردە دېيىلىشىچە بۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ۋە خىزمەتچىلىرى بىلەن بولغان سۆھبەتتە لوببى شىركەتلىرىنى ئوچۇق ئاشكارا بولۇشنى لوببى شىركەتلىرىدىن خىتاي شىركەتلىرىگە ۋەكىللىك قىلىپ قىلمايدىغانلىقىنى ئاشكارىلاشنى تەلەپ قىلىدىكەن بىنار خەۋەرلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا تايلاند سوت سوتچىسى دۈشەنبە كۈنى تېررور گۇماندارى دەپ قارىلىپ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان تايلاند تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ھالال يېمەكلىك تەلىپىنى قوبۇل قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى تايلاندتا يۈز بەرگەن يېرىۋان ئىبادەتخانىسىدىكى بومبا پارتلىتىش ۋەقەسىگە چېتىلىپ ئەيىبلەنگەن ئادەم قاراداغ ۋە يۈسۈپ مىرەلى يېقىندا سوتچىدىن ئۆزلىرىنىڭ دىنىي ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىشنى تەلەپ قىلغان خەۋەردە دېيىلىشىچە ئۇلار بەكلا ئورۇقلاپ كەتكەن بولغاچقا چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ سوتقا قاتناشقان بۇ ئىككىيلەن ئۆزلىرىنىڭ تايلاندتىكى جاپالىق ئازاب ئوقۇبەتلىرىنى مۇنداق يەكۈنلىگەن سالامەتلىكىمىز كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ناچارلاشتى تاماقنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقى سەۋەبىدىن ئاستا خاراكتېرلىك قورساق كۆپۈشكە گىرىپتار بولۇپ ئون كىلوگرامدىن ئارتۇق ئورۇقلاپ كەتتۇق ئاشقازىنىمىزمۇ داۋاملىق ئاغرىيدۇ ئۇلار يەنە مۇنداق دېگەن ئۈچ يىلدىن بۇيان ئۇلار بىزگە ھالال يېمەكلىك بېرىپ باقمىدى بىز ئۇلارغا چوشقا گۆشى يېمەيدىغانلىقىمىزنى ئېيتتۇق شۇنداقتىمۇ ئۇلار يەنىلا چوشقا گۆشى سالمىغان دەپ بىزگە چوشقا گۆشى ئەتكەن تاماقلارنى بەردى بىز تاماق يېگەندە ئۇنىڭدىن چوشقا گۆشى ۋە توخۇنىڭ قېنىنى بايقىدۇق بىز بۇلارنى يېمەيمىز، ئۇلارنىڭ بىز ئۈچۈن مۇۋاپىق تاماق ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. تايلاند سوتچىسى ئىككى ئۇيغۇر مەھبۇسنىڭ تەلىپىنى ئاڭلاپ چىققاندىن كېيىن، ئۇلارنىڭ دىنىي ھوقۇقى بويىچە يېمەكلىك بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىشنى بۇيرۇغان. ئۇلار سوتتىن بۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ قېتىم ھالال يېمەكلىك تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، سوتچى رەت قىلغان ئىكەن. بۇ ئىككى ئۇيغۇرنىڭ سوتى دەسلەپتە ھەربىي سوتتا باشلانغان بولۇپ، كېيىن جەنۇبىي بانكوك جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسىگە يۆتكەلگەن. بۇ دېلو خەلقئارا كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە تايلاند ھۆكۈمىتى تەخمىنەن بىر يۈز سەكسەندەك ئۇيغۇر ئايال ۋە بالىلارنى تۈركىيەگە يولغا سېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىدىن ئەر ۋە ئايال بولۇپ تەخمىنەن بىر يۈز يىگىرمىدەك كىشىنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن بۇنىڭدىن سىرت ئەللىك نەچچە ئۇيغۇر مۇساپىرى ھازىرغا قەدەر تايلاند كۆچمەنلەر مەركەزلىرىدە تۇتۇپ تۇرۇلماقتا

قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار نۆۋەتتىكى پروگراممىمىزدا بولغاي. يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال كۈنى دۇنيا ئانا تىل بايرىمىدۇر. ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە، بۇ كۈننى خاتىرىلەش ئانا تىلى خىتاينىڭ يوقىتىش نىشانىغا ئايلانغان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تېخىمۇ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن. بىز مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن مۇھاجىرەتتە پەرزەنتلەرگە ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىتىش ۋە ئۇيغۇرلۇقنى سىڭدۈرۈش جەھەتتە بەلگىلىك نەتىجە قازانغان بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىنى زىيارەت قىلدۇق. بۇ نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ژورنالىست قاسىمجان ئابدۇرېھىمنىڭ ئائىلىسىدۇر. زىيارىتىمىز جەريانىدا قاسىمجان بالىلىرىغا ئۇيغۇرچە ئۆگىتىش جەريانى ۋە بۇ جەھەتتىكى تەجرىبىلىرىنى سۆزلەپ بەرگەن بولسا ئۇنىڭ ئىككى قىزى راۋان ئۇيغۇر تىلى بىلەن بىر قىسىم شېئىر ۋە ھېكايىلەرنى ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا سۇندى تۆۋەندە مەزكۇر سۆھبەتنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن ئاڭلىغايسىلەر قاسىم ئابدۇرېھىم قەشقەر ئەپەندى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا ناھايىتى تونۇشلۇق ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى قەشقەر شەھىرىدە تۇغۇلغان ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرۈپ ئۈرۈمچىدە ئاتلان تىل تەربىيىلەش مەركىزىنى قۇرغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئامېرىكىغا ئائىلىسى بىلەن كۆچۈپ كەلگەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئامېرىكا ئاۋازى رادىئوسىدا مۇخبىر بولۇپ ئىشلىمەكتە بۈگۈنكى سۆھبىتىمىزدە قاسىم ئەپەندى ۋە ئۇنىڭ ئوماق ئىككى قىزى سەككىز ياشلىق سەرۋى ۋە ئالتە ياشلىق دىلەي بىلەن ئۇلارنىڭ ئانا تىل ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىش جەريانىدىكى تەجرىبىلىرىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلىشىمىز سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى سۆھبىتىمىزدە بولسۇن ئەسسالامۇئەلەيكۇم قاسىمجان ئەپەندى ئەسسالامۇئەلەيكۇم قىزلار ئالدى بىلەن ئوماقلاردىن باشلاي. ئۆزۈڭلارنى بىر تونۇشتۇرۇپ بەرگەن بولساڭلار. ئىسمىڭلار نېمە؟ قانچە ياشقا كىردىڭلار؟ قايسى مەكتەپتە ئوقۇيسىلەر؟ ئەسسالامۇئەلەيكۇم. مېنىڭ ئىسمىم سەرۋى. سەككىز ياشقا كىردىم. باشلانغۇچنىڭ ئۈچىنچى يىللىقىدا ئوقۇيمەن. ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدا ياشايمەن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم، مېنىڭ ئىسمىم دىلەي، ئالتە ياشقا كىردىم. باشلانغۇچنىڭ تەييارلىق سىنىپىدا ئوقۇيمەن. قاسىمجان ئەپەندىم، بالىلىرىڭىز ئانا تىلىنى شۇنداق راۋان سۆزلەيدىكەن. قانداق قىلىپ بالىلىرىڭىزغا ئانا تىلنى مۇشۇنداق ياخشى ئۆگىتەلىدىڭىز؟ ئۆيدە، چوقۇم ئۆيدىلا ئەمەس، مەيلى سىرتتا بولايلى ياكى ئۆيدە بولايلى، بالىلار بىلىدىغان بىر مۇھىم قائىدە، بالىلارغا سىڭدۈرۈۋەتكەن بىر مۇھىم قائىدە، ئۆزئارا پاراڭلاشقاندا، يەنى بىز بىلەن، ئاتا-ئانىلار بىلەن ياكى ئۆزئارا پاراڭلاشقاندا چوقۇم ئۇيغۇر تىلىدا پاراڭلىشىش كېرەكلىكى، زۆرۈرلۈكى دائىم تەكىتلىنىپ تۇرىدۇ بىزنىڭ ئۆيدە. شۇنداق بولغاندىكىن ئۇلار ئۇيغۇر تىلىدا پاراڭلىشىدۇ ئۆزئارامۇ ھەم بىز بىلەنمۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سىرتقا چىققاندا مەيلى ئوينايدىغان يەرلەرگە ئاپىرايلى ياكى ئاددىيسى بىر بىنالارغا كىرىپ لىفتلارغا چىقىپ، شۇ يەردە تۇرغان بولساقمۇ چوقۇم پاراڭلىشىش زۆرۈر بولسا ئۇيغۇر تىلىدا پاراڭلىشىمىز باشقا تىلدا ئەمەس شۇنداق بولغاندىن كېيىن بالىلار بۇ قائىدىنى بۇزمايدۇ بىزمۇ بۇزمايمىز شۇنداق ماڭىدۇ بۇ بەك مۇھىم ئاندىن يەنە بىرسى بىز بالىلارغا دەپ كەلگەن بىر نۇقتا ئالدى بىلەن ھەر قانداق بىر كىشى ئۇچراشقان ۋاقىتتا ئەگەر ئۇيغۇر تىلىنى بىلسە چوقۇم ئۇيغۇر تىلىدا پاراڭلىشىش كېرەكلىكى ئەگەر ئۇ كىشى ئۇيغۇر تىلىنى بىلمەيدىغان كىشى بولسا مەيلى كىچىك بالىلار بولسۇن ياكى چوڭ ئادەم بولسۇن ئاندىن باشقا تىلدا پاراڭلىشىش زۆرۈرلۈكىنى بۇلارغا سىڭدۈرۈپ كەلگەنلىك شۇڭا بەزىدە كىچىك ئۇيغۇر بالىلار بىلەن ئوينىغىلى بارغاندا ئىنگلىزچە پاراڭلاشسا ھە مەن سورايمەن ئۇلار ئۇيغۇرچە بىلمەمدىكەن دېسەم بىلمەيدىكەن پاراڭلاشمايدىكەن دېگەنكىن ھە بوپتۇ دەيمەن

مەن بوۋىمىز ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ ئۆمۈر ھەققىدە مۇخەممەس دېگەن شېئىرىدىن ئارىيە ئوقۇپ بېرەي. ئۆمۈر مەنزىلىدە ئىستەپ غۇبارسىز چىن ھەقىقەتنى، قەلەندەردەك كېزىپ يۈردۈم چېكىپ مىڭ بىر مۇشەققەتنى. ۋەلىكىن يوقكەن تۈز يول تېپىشتا ئۇشبۇ مەقسەتنى، تېڭىرقاپ ئۆتتى كۆپ ئۆمرۈم چۈشەنمەي سىررى ھېكمەتنى. مەن سىلەرگە مەن بىر توشقان دېگەن كىتابنى ئوقۇپ بېرىمەن. مەن بىر توشقان، ئىسمىم نىكولاس. مەن دەرەخ كاۋىكىدا ياشايمەن. باھار پەسلىدە گۈل چېچەكلەرنى ئۈزۈشنى ياخشى كۆرىمەن. قارىغاندا ئۆيدە بالىلارغا ئۇيغۇر تىلىدىكى كىتابلارنى جىق ئوقۇپ بېرىدىكەنسىلەر دە. ئۇيغۇر تىلىنى راۋان سۆزلەش ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلىدىكى ماتېرىياللارنى ئوقۇش زۆرۈر، ئوقۇيالايدىغان سەۋىيەگە يېتىش كېرەك، يازالايدىغان سەۋىيەگە يېتىش كېرەك. شۇنداق بولغاندىكىن ئۆيدە بالىلارنىڭ ئانىسى بالىلارغا شۇ تىلنى قانداق ئوقۇش، قانداق يېزىشنى باشتىن باشلاپ ئۆگىتىپ، ئوقۇپ بېرىپ، يېزىشنى ئۆگىتىپ داۋاملىق شۇنى پىششىقلاپ ماڭغان. ئۇنىڭدىن باشقا بىز ئۇ ئانىسى ئۆگىتىشتىن باشقا ئۆزىنىڭكى توردىكى ئانا تىل كۇرسلىرىغىمۇ دائىم قاتناشتۇرىمىز. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ئاتا ئانىلارغا بېرىدىغان قانداق تەكلىپ، تەۋسىيەلىرىڭىز بار؟ ھەر قانداق ئاتا ئانا ئۆزىنىڭ تۇرۇۋاتقان مۇھىتىدىكى ئەلۋەتتە ئۇ دۆلەتنىڭ تىلىنى بالىلار راۋان ئۆگىنىپ چىقالايدۇ ئۇنىڭدا مەسىلە يوق پەقەت ئازراق ياخشى يېتەكچىلىك قىلساقلا بولدى شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇيغۇر تىلىغا تېخىمۇ كۈچىگەن ۋاقىتتا ئالدى بىلەن بالىلارنىڭ كۆپ تىللىق بولۇش ھېچ بولمىغاندا ئىككى تىللىق بولۇشتىن ئىبارەت بىر نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرغان بولىمىز. ئەمدى ئىككى تىللىق بولۇش دېگەن بۇ نىشان قۇرۇق ئىككى تىللىقلام ئەمەس، بەلكى بالىلارنىڭكى تەپەككۇر ئىقتىدارى، ئۆگىنىش ئىقتىدارى، يېڭى بىلىملەرنى قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى باشقا نورمال بىر تىللىق بالىلارغا قارىغاندا تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرگەن بولىمىز.

يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال كۈنى سەھەردە گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر تىبەت ۋە خوڭ كوڭ دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئورتاق ناشتىلىق پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ پائالىيەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى شۇنىڭدەك خىتاينىڭ خوڭ كوڭ ۋە تىبەتتىكى باستۇرۇش ھەرىكەتلىرى ئاساسىي مۇزاكىرە تېمىسى قىلىنغان تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن تەپسىلىي مەلۇماتىغا دىققەت بەرگەيسىلەر يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال سەھەردە گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى، تىبەت دوستلۇق گۇرۇپپىسى، خوڭكوڭ دوستلۇق گۇرۇپپىسى بىرلىكتە گېرمانىيە پارلامېنتى بىلەن بىرلىشىپ ئورتاق ناشتىلىق پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن. مەزكۇر سورۇنغا داخىل بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ پائالىيەتكە گېرمانىيەدىكى ئوخشىمىغان پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنتتىكى ۋەكىللىرى، ئاقىللار ئامبىرىنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى، ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، خوڭكوڭلۇقلار بولۇپ يەتمىشكە يېقىن كىشى قاتناشقان. پائالىيەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە خىتاينىڭ خوڭكوڭ، تىبەتلەردە ئېلىپ بېرىۋاتقان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرى ئاساسىي سۆز تېمىسى بولغان. بۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى ئىزچىل تەلەپ قىلىشى، ھەمكارلىشىشى ۋە ماسلىشىشى تۈرتكىسىدە گېرمانىيە پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر، تىبەت ۋە خوڭكوڭ دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن گېرمانىيە پارلامېنتىدا بىر نۆۋەتلىك پارلامېنت ئەزالىرى ناشتىلىق پائالىيىتى بولاپ ئۆتتى. بۇ پائالىيەتكە گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭكى ئۇيغۇر، تىبەت ۋە. خوڭكوڭ دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىغا ئەزا بولغان پارلامېنت ئەزالىرى ۋە ئەزا بولمىغان، مۇشۇ مەسىلىلەرگە قىزىقىدىغان پارلامېنت ئەزالىرى، ئۇلارنىڭكى ۋەكىللىرى، ئەقىل ئامبارلىرىدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋە شۇنداقلا ژۇرنالىستلار بولۇپ يەتمىشكە يېقىن كىشى قاتناشتى. بۇ گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۆلۈپ كەتكەن ئوخشاش تىپتىكى پائالىيەتلەرگە سېلىشتۇرغان ۋاقىتتا ئادەم ئەڭ جىق قاتناشقان پائالىيەتلەرنىڭكى بىرسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئەينى زاماندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭكى.

مەن بۇ كىشىلىك ھوقۇقنى قەرەللىك كۆزدىن كەچۈرۈش يىغىنىغا باشتىن ئاخىر قاتناشقان، ئۇ يەردىكى ۋەزىيەتلەرنى كۆزەتكەن بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇ قەرەللىك كۆزدىن كەچۈرۈش جەريانىدا بىز ئۈچۈن پايدىلىق بولغان تەرەپلىرى ۋە نېگاتىپ بولغان تەرەپلىرى ھەققىدە ئۆزۈمنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتۈم. ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسەتلىرى خىتاينىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەرنى قانداق سۇيىئىستېمال قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ئىقتىسادىي كۈچىدىن پايدىلىنىپ باشقا خەلقئارا ئورگانلارنى قانداق سۇيىئىستېمال قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىق مەسىلىلىرى ھەققىدە دوكلات بەردىم تىبەتلىك ۋە خاڭكوڭلۇق تەشكىلات رەھبەرلىرىمۇ بۈگۈن تىبەتتە خاڭكوڭدا يۈز بېرىۋاتقان مەسىلىلەر توغرۇلۇق دوكلات بەردى ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىلىك بىر يىغىن بولدى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ ئىپادە قىلىشىچە، بۇ گېرمانىيە پارلامېنتىدىكى خىرىستىيان دېموكراتلار پارتىيەسى، سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيەسى، يېشىللار پارتىيەسى ۋە ئەركىن دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ بىر ئارىغا كېلىپ بۇنداق بىر ناشتىلىق پائالىيەتنى ئۆتكۈزۈشى تۇنجى قېتىملىق ئىش ئىكەن. يەنە كېلىپ گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر، خوڭكوڭ، تىبەت تەشكىلاتلىرىنىڭ گېرمانىيە پارلامېنتىدا بىرلىكتە بۇنداق بىر سۆھبەت سورۇنى قۇرۇشىمۇ تۇنجى قېتىملىق ئىش ھېسابلىنىدىكەن. بۇ تۇنجى قېتىم ئوخشاش بولمىغان پارلامېنتتىكى سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ ۋە ئۈچ دوستلۇق گۇرۇبىنىڭ تۇنجى قېتىم بىر ئارىغا كېلىپ، بۈگۈن ئۇيغۇرلار، تىبەتلىكلەر، خوڭكوڭلار دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەردە بىردەك پىكىر يۈرگۈزۈش ۋە ئالدىمىزغا قارىتا نېمىلەرنى قىلالايمىز دېگەن ھەققىدە ئورتاق بىر مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىش يىغىنى بولدى. بىزگە نىسبەتەن بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەت قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈلۈۋاتىدۇ. بۇ سوتلارنىڭ، پارلامېنتلارنىڭ قارارلىرى ھەتتا BDTنىڭ دوكلاتلىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر رېئاللىق. شۇنىڭغا بۇ يەردە گېرمانىيە ھۆكۈمىتىگە بېسىم قىلىش، گېرمانىيە سىياسەتچىلىرىنى ھەرىكەت قوزغاش نۇقتىئى نەزىرىدىن بۇ يىغىننىڭ بولۇنۇشى ناھايىتى پايدىلىق. غەيۇر قۇربان ئەپەندى سۆزىدە يەنە سەھەر سائەت يەتتە يېرىمدا ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۇ پائالىيەتكە شۇنچە كۆپ ئادەمنىڭ قاتنىشىشى ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە قىزىقىدىغان پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ بارغانسېرى كۆپىيىپ بېرىشىنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ گېرمانىيەدىكى ئىستىقبالىغا ئۈمىد بېغىشلايدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. شەخسەن مېنى ئەڭ تەسىرلەندۈرگەن تەرىپى بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان ناھايىتى كۆپ ساندىكى مۇشۇ مەسىلىنى قوللايدىغان گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ساھەلىرىدىكى كىشىلەر بولدى. بۇ پائالىيەت ئەتىگەن سائەت يەتتە يېرىمگە ئورۇنلاشتۇرغان، شۇنداق سەھەردە ئورۇنلاشتۇرغانغا قارىماي مۇشۇنىڭغا بۇ قەدەر ئىنسانلارنىڭ كەلگەنلىكى، گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ساھەلىرىدىكى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان كۆڭۈل بۆلۈشنىڭكى قايسى بىر دەرىجىگە يەتكەنلىكى، ئۇ يەردىكى ئېتىبارنىڭكى قايسى بىر دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ۋە بۇ پائالىيەت ئارقىلىق بىز گېرمانىيەدە ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭكى يەنە بىر قاتلام تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن ياخشى بىر ئاساس سالدۇق دېيەلەيمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر، تىبەت ۋە خوڭكوڭ دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئورتاق ناشتىلىق پائالىيىتى ئۆتكۈزگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. تۈركىيەنىڭ كونيا ۋىلايىتى سېيىتشەھەر ناھىيەسىدىكى شېھىت مۇھسىن كىرىمىتچى تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپىدە دۇنيا ئانا تىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن پائالىيەت ئۇيۇشتۇرۇلغان مەزكۇر پائالىيەتتە بىر قىسىم مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى شەرقىي تۈركىستان ئىستىقلال مارشىنى ئورۇنداپ ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنى بىلدۈرگەن شۇنداقلا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى بولۇپمۇ ئۇيغۇر تىلىنى چەكلەش سىياسىتىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن تۆۋەندە ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى ئاڭلىغايسىلەر تۈرك ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى خەلقئارا ئانا تىل كۈنى پائالىيىتىدە سەھنىگە كۆك بايراق ئېسىش، ماسكا تاقاپ، نومۇر ئورۇنلاش قاتارلىق سىمۋوللۇق ھەرىكەتلەر ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئانا تىلىنى چەكلەش سىياسىتىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن. بۇ كۆرۈنۈشلەر ئون توققۇزىنچى فېۋرال كونيا ۋىلايىتى سەيدىشەھەر ناھىيەسىدىكى شېھىت مۇھسىن كىرەمىتچى تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى ئۇيۇشتۇرغان خەلقئارا ئانا تىل كۈنىنى خاتىرىلەش پائالىيىتىدە سەھنىگە ئېلىپ چىقىلغان. سەھنىگە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئايۇلدۇزلۇق كۆك بايرىقى ئېسىلغان بولۇپ، يۈزلىرىگە بۇ بايراققا تەقلىد قىلىپ ياسالغان نىقاب تاقاپ چىققان يەتتە نەپەر تۈرك ئوقۇغۇچى شەرقىي تۈركىستان ئىستىقلال مارشىنى ئورۇنلاپ، ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق بىلدۈرگەن ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسەتلىرى جۈملىدىن ئۇيغۇر تىلىغا قاراتقان چەكلەش سىياسەتلىرىنى ئەيىبلىگەن. مەكتەپ مەسئۇللىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر نومۇر ياخشى تەييارلىق بىلەن سەھنىگە ئېلىپ چىقىلغان ھەمدە پائالىيەتكە قاتناشقان تۆت يۈزگە يېقىن ئوقۇغۇچى ئالدىدا ئورۇندالغان. مەزكۇر تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئابدۇرەھىم قابان ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. سۈرەكلى ئوكۇللاردا Filistin'le ilgili programlar yapılıyordu okullarda. Ben de onlara şunu teklif ettim. Arkadaşlar bakın Türklüğün kanayan yarısı var. Türklerin kanayan yarısı var. Bu da Doğu Türkistan. Yakındım bu yan Türkiye'deki mekteplerde davamlı kalda, Palestin meselesi doğrusunda faaliyetler ötküzülmekte. Men okuğuçılara Şarkı Türkistan Türklerinin kanagan yarısı. Siler yakşı bilmeydiğen zulümgü uçravatkan kırındaşlarınlar bar digen idim.

خىتايلارنىڭ يۈرگۈزگەن تۈرلۈك زۇلۇم، بېسىم، ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى بۇ شېئىرلا دېكلاماتسىيە قىلىش ئارقىلىق، نەسر دېكلاماتسىيە قىلىش ئارقىلىق ناھايىتى ياخشى شەكىلدە چۈشەندۈردى، بايان قىلدى. ھەتتا شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى ئاستى ۋە يۈزلىرىگە ماسكىلارنى تاقاپ، شەرقىي تۈركىستان بايرىقى چۈشۈرۈلگەن. شۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇملارنى چۈشەندۈرۈشكە تىرىشتى. ئۇنىڭدىن باشقا خەلقئارا ئانا تىل كۈنىنى تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇرلارمۇ ئون سەككىزىنچى فېۋرال ئۆز ئالدىغا پائالىيەت تەشكىللەپ، ئۇيغۇر ئانا تىلى ۋە ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى قوغداشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەشكەن. ئۆسمۈرلەر ئۆزلىرى تەييارلىغان سەرخىل نومۇرلار ئارقىلىق ئانا تىل سۆيگۈسىنى ئىزھار قىلغاندىن باشقا، ھۆرلۈككە بولغان ئارزۇ ئۈمىدلىرىنىمۇ بايان قىلىشقان. شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇلكېرىم بۇغرا ئەپەندى ئانا تىل پائالىيىتىگە ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇر ئاتا ئانىلارنىڭ ئاكتىپ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى، پائالىيەتنىڭ تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشىغا پايدىلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى. شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپى قۇرۇلغاندىن بۇيان، تۈركىيەدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان پەرزەنتلەرنىڭكى ئانا تىلى ئۆگىنىشىگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كېلىۋاتىمىز. بۇنى ناھايىتى مۇھىم بىر خىزمەت سۈپىتىدە تونۇپ، ھەر ھەپتە ئاخىرى بالىلارنىڭكى يېشى ۋە ئۇيغۇر تىلى سەۋىيەسىگە قاراپ ئۈچ سىنىپقا ئايرىپ ئۇيغۇرچە ئۆگىتىۋاتىمىز. چۈنكى ئۇيغۇر تىلىنىڭكى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭكى پسىخىكىسى، ئەقلىي تەرەققىياتى ۋە مىللىي روھ تەربىيەسى ئۈچۈنمۇ ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى، تىلنى چۈشىنىشنىڭكى دىنىنى ۋە مىللىي كىملىكىنى قوغداش جەھەتتىنمۇ ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكىنى پەرزەنتلىرىمىزگە ھەر ۋاقىت دەپ كېلىۋاتىمىز. تۈركىيەدە ئۇيغۇرلار سانىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، ئۇيغۇرلار ياشاۋاتقان كۆپلىگەن شەھەر ۋە رايوندا ئانا تىل سىنىپى ئېچىلغان. بۇ مەكتەپلەر يىگىرمە بىرىنچى فېۋرال خەلقئارا ئانا تىل كۈنىنى ھەر يىلى ھەر خىل شەكىلدە خاتىرىلەپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

شۇ قاتاردا ئون سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئۇيغۇر ستەم تېخنىكا فېستىۋالى ئۆتكۈزگەن بولۇپ بۇ فېستىۋالدا ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكا جەھەتتىكى تالانتى نامايان قىلىنغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتىنى ئىستانبۇلدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ستەم نامىدىكى مەكتەپ ئۇيغۇر ئۆسمۈرلەرگە تېخنىكا جەھەتتىكى ئاساسىي پەنلەرنى ئۆگىتىپ، ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ پەن تېخنىكىغا بولغان قىزىقىشىنى ئاشۇرۇپ كەلمەكتە. مەزكۇر مەكتەپتە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق قىشلىق تەتىل مەزگىلىدە يىگىرمە كۈنلۈك دەرس ئورۇنلاشتۇرغان بولۇپ، بۇ دەرسكە باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى قاتناشقان. ئۇلارغا كومپيۇتېر پروگرامما تىللىرى ۋە روبوت ياساش دەرسلىرى ئۆتۈلگەن. ئۇيغۇر ستەم مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى

ھەر يىلى تېخنىكا فېستىۋالى ئۆتكۈزۈپ كېلىنگەن بولۇپ بۇ يىل ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئىستانبۇلدا ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق ئۇيغۇر ستەم تېخنىكا فېستىۋالىنى ئۆتكۈزدى فېستىۋالغا قاتناشقان ماھىرلار ئايروپىلان ياساش روبوت يەنى ماشىنا ئادەم ياساش روبوتلارنى ھەرىكەتلەندۈرۈش كومپيۇتېر ئويۇنچۇقلىرى ياساش دېگەنگە ئوخشاش ھەر تۈرلۈك تېخنىكىلارنى قوللىنىپ ئۆزلىرى ياساپ چىققان قىزىقارلىق ياسالمىلارنى كۆرگەزمىگە قويغان بىز كۆرگەزمە ئېچىلغان ئورۇننى نەق مەيداندىن زىيارەت قىلىپ، ئۆزلىرى ياسىغان ئويۇنچۇق ۋە روبوتلارنى كۆرگەزمىگە قويغان ئۇيغۇر ئۆسمۈرلەر بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئابدۇراخمان ئىسىملىك ئون ئىككى ياشلىق ئۇيغۇر ئۆسمۈر ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ستەمدە روبوت ياساش ۋە كودلاشنى ئۆگەنگەنلىكىنى، ئۇ چوڭ بولغاندا كومپيۇتېر ئىنژېنېرى بولىدىغانلىقىنى، شۇ كەسىپنى ياخشى ئۆگىنىپ كەلگۈسىدە ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن پايدىلىق ئىشلارنى قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. مېنىڭ ئىسمىم ئابدۇراخمان مەخمۇت. مەن ھازىر ئون ئىككى ياش، ئالتىنچى سىنىپتا ئوقۇيمەن. ئۇيغۇر سىتەمدە مەن بىرىنچى يىلىمدا ئۆزۈم ئوقۇغۇچى بولۇپ ئۆگەندىم. ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى يىلدا ھەم ئوقۇغۇچى ھەم مۇئەللىملىك قىلدىم، بالىلارغا دەرس بەردىم. ھازىر مەن پايتون، كود ئورگ، تىنكېركەد، سكرەچ. مۇشۇلار ئاندىن كېيىن سى پىلاس پىلاستا ئاردۇينو، ئاردۇينو ئايدىنى بىلىمەن. مەن ھازىر ئوقۇۋاتىمەن. ئوقۇش نەتىجەممۇ بەك ياخشى. كېلەچەكتە مىللىتىم ئۈچۈن بىر ياخشى ئىشلارنى قىلىشنى ئويلايمەن. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ھۈمەيرا مەمتىلى تەۋپىق ئىسىملىك ئۇيغۇر ئۆسمۈر ئۆزىنىڭ قىشلىق تەتىلدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر سىتەمدە دەرسكە قاتنىشىپ، بىر ئاي ئىچىدە كودلاش ۋە روبوت ياساش تېخنىكىلىرىدىن ئاساسقا ئىگە بولغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ ناماز ئوقۇيدىغان روبوت ياساپ چىققانلىقىنى ئىپادىلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى. مېنىڭ ئىسمىم ھۈمەيرا مەمتىلى تەۋپىق، بۇ يىل توققۇز ياشقا كىردىم. مەن ئۇيغۇر سىتەمنىڭ قىشلىق تەتىل دەرسلىرىگە قاتناشقاندىن باشلاپ ھازىرغىچە قىسقىغىنە بىر ئاي ئىچىدە ھېچقانداق كومپيۇتېر بىلمەيدىغان ھالەتتىن كود يېزىش، سۈنئىي ئەقىل، كانوا، ئۈچ دې پروگرامما لايىھەلەش، ئاردۇينو قاتارلىق بىر تۈركۈم كومپيۇتېر بىلىملىرى بىلەن تونۇشۇپ، ناماز ئوقۇيدىغان روبوت پروجېكتىم بىلەن پائالىيەتكە قاتناشتىم. بىز ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئۆزىگە ئائىت ئايروپىلان ۋە ھەر خىل ئىلغار ئۇرۇش قوراللىرى، ھەر خىل ئىلىم-پەن تېخنىكىلىرى بولۇشى ئۈچۈن كومپيۇتېر تېخنىكىلىرىنى كۆپرەك ئۆگىنىشى كېرەك دەپ ئويلايمەن. ئابدۇللا ئىسىملىك ئۇيغۇر ئۆسمۈر ئۆزى ياسىغان روبوتنى كۆرگەزمىگە قويغان بولۇپ، ئۇ بىزگە روبوتنى قانداق ياسىغانلىقىنى سۆزلەپ بەردى ئۇ ئۆزىنىڭ كەلگۈسىدە ئايروپىلان ياساش ئىنژېنېرى بولۇشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى مەن بۇنى ياساش ئۈچۈن باشتا تىنكېركەد ئىشلەتتىم كېيىن كودنى مانىنى يۈكلەش ئۈچۈن ئاردۇينو ئايدىنى ئىشلەتتىم مەن چوڭ بولغان چاغدا ئىنژېنېر بولماقچى ئايروپىلان ياسايدىغان مەن ۋەتىنىمىزنى قوغداش ئۈچۈن ئايروپىلان ياسىماقچى

بىزنىڭ ئارىمىزدىمۇ كەلگۈسىدە مۇشۇنداقلا ئۆگىنىدىكەن، مۇشۇنداق پۇرسەتلەرنى بالىلىرىمىزغا بەرسەك تېخىمۇ كۆپ ئالىملىرىمىز تەبىئىي پەن جەھەتتە ئوتتۇرىغا چىقىدۇ دەپ ئويلايمەن. بىز يەنە ئۇيغۇر سىتەم گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرغۇچىسى مەمتىمىن نۇرىدىن مۇئەللىمنى زىيارەت قىلىپ، بالىلارنىڭ ئۆگىنىش ئەھۋالى ۋە مەزكۇر فېستىۋال ھەققىدە سۆھبەت ئېلىپ باردۇق.

بۇ دەرس جەمئىي يۈز سائەتتىن كۆپرەك داۋاملاشتى. دەرسكە قىرىققا يېقىن ئوقۇغۇچى قاتناشتى. بۇ دەرستە كومپيۇتېر پروگرام تىللىرىدىكى ھېچ قانداق پروگرام تىلى ئۆگىنىپ باقمىغان بالىلارغا پروگرام تىللىرى ھەققىدە ساۋاتلارنى بەردۇق. ئۇلار سى پلاس پلاستا كود يازالايدۇ، ئاددىي كودلارنى يازالىغۇدەك ھالەتكە يەتتى. ئۇندىن باشقا يەنە ئېلېكترون ۋە مىكرو كونتروللىغۇچى ھەققىدە ئاساسىي بىلىملەرنى ئۆگەتتۇق. يەنە روبوتلارنى ياساش ئۈچۈن بۇلار لازىم بولدى ئەلۋەتتە. ئۇندىن باشقا يەنە ئۈچ ئۆلچەملىك لايىھەلەش، ئاندىن كېيىن ھازىر مودا بولۇۋاتقان سۈنئىي ئەقىل ئەقىل قوراللىرىدىن قانداق پايدىلىنىش، ئاندىن كېيىن بىر سۇنۇم ياكى لېكسىيە قانداق تەييارلىنىدۇ دېگەن مەزمۇنلاردا ناھايىتى مول مەزمۇنلۇق بىر تەربىيەلەش پروگراممىسى بولغان بولدى بۇ. مەمتىمىن مۇئەللىم بۇ قېتىمقى ئۇيغۇر سىتەم زەرەتلەش كۈنى ھەققىدە سۆزلەپ بېرىپ مۇنداق دېدى. بىز ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان يىلدا بىر ياكى بىر قانچە قېتىم كىچىك بالىلار ئۈچۈن پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ تۇرۇۋاتىمىز بۇ قېتىمقىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق شىمالىي يېرىم شاردىكىلەر ئۈچۈن قىشلىق تەربىيەلەش پروگراممىسىغا قاتناشقان ئوقۇغۇچىلارنى ئاساس قىلغان بولۇپ بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە ئۇيغۇر سىتەم زەرەتلەش كۈنى دەپ نام بەردۇق ئىسمىدىن چىقىپ تۇرغاندەك بۇ پائالىيەت بالىلارنى زەرەتلەشنى، بالىلارنىڭكى بىلىم ۋە تېخنىكىغا بولغان قىزىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ. پائالىيەتتە نەق مەيداندا قىزىقارلىق خىمىيەلىك تەجرىبىلەرنى ئىشلەپ كۆرسەتتۇق. ناھايىتى ھاياجانلىق بولدى بۇ ئىشلار. بالىلار مىكروسكوپتا ئۆزلىرى خىلمۇ خىل جانلىقلارنى كۆزىتىپ قىلىپ باقتى. بالىلار ئاندىن كېيىن دەرستە ئۆگەنگەنلىرى ئاساسىدا ئۆزلىرى ياساپ چىققان خىلمۇ خىل روبوتلارنى مودېللارنى كۆرگەزمە قىلدى تونۇشتۇردى كۆرۈرمەنلەرنىڭ ناھايتى دىققىتىنى تارتتى بۇ ئىشلار ئاندىن پائالىيەتنىڭكى يەنە بىر يارقىن نۇقتىسى بولسا ئۇيغۇر سىتەم سۈنئىي ئەقىل رەسىم كۆرگەزمىسى دېگەن نامدا بىر رەسىم كۆرگەزمىسى بولغان بولۇپ بىز دەرستە بالىلارغا ھازىرقى سۈنئىي ئەقىل قوراللاردىن بەزىلىرىنى ئىشلىتىشنى ئۆگەتكەنىدۇق. بالىلار شۇ يەردە ئۆزلىرى ھاسىل قىلغان رەسىملەرنى كۆرگەزمە قىلدى. مەمتىمىن مۇئەللىم بۇ دەرسلەرنى ئۆگىنىشتىكى ئاساسىي مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. بۇنداق دەرسلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش مەقسەتكە كەلسەك ھەممەيلەننىڭ قىلىشتىن زوق ئالىدىغان، قىلىش جەريانىدا توختىماستىن ھاياجانلىنىپ ئالغا ئىنتىلىدىغان بىر ياكى بىر قانچە ئىشلار بولىدۇ. ئىنسانىيەتكە ئوخشاش يەنى ئادەم قىلالايدىغان ئىجادىيلىق تەلەپ قىلىدىغان ئىشلارنى، ئىنچىكە ئىشلارنى كومپيۇتېرلار، روبوتلار ئادەملەرنىڭ قولىدىن ئالالمايدۇ دەپ قارىلاتتى، ئەمما ھازىر قارايدىغان بولساق، بۇ يېقىنقى ئاخىرقى بىر يىلغا قارايدىغان بولساق شۇنداق ھەقىقەتتە ئىجادكارلارنىمۇ تاڭ قالدۇرۇپ، ھەيران قالدۇرۇپ قويۇۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە بىزمۇ يەر شارىدىكى ئىنسانلارنىڭ بىر پارچىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىللە، بۇ ئۆزگىرىشلەرگە ئىنكاسسىز قالماسلىقىمىز كېرەك، بۇ ساھەدىن تېگىشلىك نېسىۋىمىزنى ئېلىشىمىز، تۆھپە قوشۇشىمىز، نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. مەمتىمىن مۇئەللىم ئۇيغۇرلار پەن تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرەك دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى. ئەمەلىيەتتە تېخنىكا ساھەسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ ئاسان ۋە ئەڭ تېز باش كۆتۈرۈپ چىقالايدىغان ساھەلەردىن بىرى دەپ قارايمەن. ھازىر قارايدىغان بولساق ئىقتىسادىي كۈچى ئەڭ زور شىركەتلەر، مىلياردېرلار تىزىملىكىنىڭ ئەڭ ئالدىنقى قاتاردا ئورۇن ئالغان زەردارلارنىڭ ھەممىسى مۇشۇ تېخنىكا ساھەسىدىن چىقىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلار مۇشۇنداق ئۇچۇر تېخنىكىسىدەك ساھەلەرگە كۆپلەپ يۈرۈش قىلىپ، بالىلىرىنى كىچىكىدىن باشلاپ قىزىقتۇرۇپ، بۇ ساھەدىكى ئىختىساسلىقلارنى كۆپلەپ يېتىشتۈرۈپ، شىركەتلەرنى، دۇنياۋى چوڭ شىركەتلەرنى قۇرۇپ، مۇشۇ ئارقىلىق ئىقتىسادىي گۈللىنىشكە ئېرىشەلەيدۇ ۋە بۇ ئىقتىسادىي گۈللىنىش باشقا بارلىق ساھەلەرگە چوقۇم تەسىر كۆرسەتمەي قالمايدۇ دەپ قارايمەن. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى. ئون سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى شۋېتسارىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتايغا نەزەر ھەپتىلىك پائالىيىتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئاساس تېما قىلىنغان بىر ھەپتىلىك چوڭ تىپتىكى بۇ بىرلەشمە پائالىيەتنىڭ تۇنجى كۈنىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن تەييارلانغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى ئاساس قىلىنغان رەسىم كۆرگەزمىسى ۋە فىلىم كۆرگەزمىسى كۆرسىتىلگەن بۇنىڭدىن سىرت يەنە مۇتەخەسسىسلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىنىڭ مەخسۇس لېكسىيە سۆزلەش پائالىيەتلىرىمۇ ئېلىپ بېرىلغان تۆۋەندە شىۋېتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىنى ئاڭلايسىلەر. شىۋېتسارىيەنىڭ ئىتالىيانلار جايلاشقان شتاتى تېسسىننىڭ لۇگانو شەھىرىدە ئون سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى خىتايغا كەسكىن نەزەر دېگەن تېمىدا چوڭ تىپتىكى بىر ھەپتىلىك بىرلەشمە پائالىيەت باشلاندى. بۇ پائالىيەتنىڭ تۇنجى كۈنى، يەنى ئون سەككىزىنچى فېۋرال، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن تەييارلانغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى ئاساس قىلىنغان رەسىم كۆرگەزمىسى، فىلىم كۆرگەزمىسى كۆرسىتىلدى ھەمدە تۇتقۇندىكى ئەدىب، ۋاھىتجان ئوسماننىڭ قىزى ئايقانات بىلەن كۈيئوغلى ئۆتكۈرنىڭ قاتنىشىشىدا مەدەنىيەت، سەنئەت پائالىيەتلىرى ۋە ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تېما قىلىنغان مۇتەخەسسىسلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىنىڭ مەخسۇس لېكسىيە سۆزلەش پائالىيەتلىرىمۇ ئېلىپ بېرىلدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن نەق مەيداندا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان، شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئەندىلى قاراخانلى ئەپەندى بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ تەشكىللىنىشىنىڭ ئىتالىيان رايونلىرىدا ئۇيغۇر ئېلى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇرۇشنىڭ ئاساسلىق مەقسەت قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. خىتايغا كەسكىن نەزەر، يەنى بۇ ئىسمىدىن مەلۇم بولغىنىدەك، شىۋېتسارىيە خەلقىنى خىتايغا دىققەت قىلىشقا چاقىرىش ۋە، خىتاينىڭ ھىيلە مىكىرلىرىنى ئېچىپ بېرىش. پائالىيىتىمىزنىڭ تەشۋىقات جەھەتتىكى ھەمكارلاشقۇچىلىرى شۋېتسارىيە رادىئو تېلېۋىزىيەسى ۋە يەرلىك رادىئولار ئۇنىڭدىن باشقا زىمىستان قىش تورى بولدى ئۇلار بۇ تەشۋىقات قىسمىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان بولدى. ئالدىغا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى بىلەن تىبەت بايرىقى ئېسىلغان ئاسىلو سىيانى مەدەنىيەت مەركىزىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇ پائالىيەتتە چوڭ سالونغا جازا لاگېرى شاھىتلىرىنىڭ بايانى سۈنئىي ھەمراھ خەرىتىسى بىناكارلار ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ قاتنىشىشى بىلەن سىزىلغان شىنجاڭنىڭ جازا لاگېرىنى تەكشۈرۈش ۋە ئۇنىڭ قۇرۇلمىسى دېگەن تېمىدىكى غۇلجىدىكى بىر جازا لاگېرىنىڭ ئون نەچچە مېتىرلىق رەسىمى قويۇلغانىدى. بۇ رەسىمدە جازا لاگېرىدىكى قىيىن قىستاق كۈندىلىك ھايات ۋە ئىشلەپچىقىرىش جەريانى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن، شۇنداقلا سالوننى چۆرىدەپ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى تىزىلغانىدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە ساھىبخانلىق قىلغان لۇگانودىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەقپىنىڭ باشلىقى گابرىيېللا گيوررى خانىم بۇ پائالىيەتنى تەشكىللەشنىڭ مەقسىتى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ شۇنداق دەيدۇ. بىزنىڭ مەقسىتىمىز بۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە بولغان تونۇشىنى ئۆستۈرۈش ۋە خىتاينىڭ ھازىرغىچە داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر قاتارلىق مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشنى بىلدۈرۈش، مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى بولغان خىتاينىڭ ئەرزان تاۋارلىرىنىڭ ئەسلى كېلىش مەنبەسىنى ئېچىپ بېرىش، بىزنىڭ بۇ يەردىكىلەر ئۇيغۇرلارنى بىلسىمۇ، ئەمما نۇرغۇنلىرى بىۋاسىتە ئۇچرىشىپ باقمىغان، بىز بۇ پائالىيەت ئارقىلىق. بۇ يەردىكى ئىنسانلارنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭ دەلىللىرى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچراشتۇرۇپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرماقچى بولدۇق. بۇ قېتىمقى پائالىيەت يەنە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى رەسىم كۆرگەزمىسى ئۆيى، تىبەت ئۆيى، تەيۋەن خوڭكوڭ ئۆيىدىن باشقا يەنە جازا لاگېرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ باشتىن كەچۈرىدىغان قىيىن قىستاق، مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە. تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىك چۈشەندۈرۈشى تەسۋىرلەنگەن فىلىم سالونىمۇ تەسىس قىلىنغان. چۈشتىن كېيىنكى پائالىيەتتە چوڭ ئېكراندا لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىقنىڭ بايانلىرى ۋە چەت ئەل ئاخباراتلىرىدىكى لاگېرلار تەسۋىرلەنگەن خەۋەر، شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى، چۈشەندۈرۈشلىرى بىلەن ئىشلەنگەن يىگىرمە بەش مىنۇتلۇق مەخسۇس سىن فىلىمى قويۇلدى. كۆرۈرمەنلەر بىلەن لىق تولغان فىلىم سالونىدا يۈزلىگەن شۋېتسارىيەلىكلەر ۋە مۇتەخەسسىسلەر بۇ فىلىمدىكى كۆرۈنۈشلەردىن سۈكۈناتقا چۆمگەنىدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى تەشكىللىگۈچىلەردىن بىرى شۋېتسارىيەلىك ئادۋوكات، سابىق ھەربىي ئوفىتسېر، زيۇرىخ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە سانكىت گاللېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا تىجارەت ھوقۇقى تەتقىقاتى مۇتەخەسسىسى پروفېسسور پاۋلو بېرناسكونى ئەپەندىمۇ نەق مەيداندا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. Warum diese große Veranstaltung in Lugano? Groß, weil es dauert eine Woche. ئۇ مۇنداق دېدى، نېمە ئۈچۈن بىز بۇ قېتىمقى چوڭ تىپتىكى پائالىيەتنى لۇگانودا ئېلىپ بارماقچى بولدۇق؟ چۈنكى بۇ يەردىكى ئادەملەر ئويلايدۇكى، خىتاي بىزدىن بەكمۇ يىراقتا، بىزگە نېمە بولماقچى؟ ئەمما بۇ خاتا. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى شىۋېتسارىيە ئۈچۈنمۇ ئوخشاشلا چوڭ تەھلىكە. بىز بۇنى شىۋېتسارىيە خەلقىگىمۇ بىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ئىسپانىيەنىڭ بارسېلونا شەھىرىدىن كەلگەن داڭلىق مۇزىكانت ۋە رەسسام پاۋ نوبىئالونىڭ ھازىرغىچە خىتاينىڭ باستۇرۇشىغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئۆزىنى كۆيدۈرۈۋالغان بىر يۈز قىرىق بىر تىبەتلىكنىڭ رەسىمىنى ئاساس قىلغان جىمجىتلىق تىكى ئوت تېمىسىدىكى مەخسۇس رەسىم كۆرگەزمىسىمۇ بۇ قېتىمقى پائالىيەتنىڭ قىزىق نۇقتىلىرىدىن بىرى ئىدى. پاۋ نوبيولا ئەپەندىمۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ يالغۇز تىبەتلىكلەرلا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرى ھەققىدە كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. I'm Pau Nubiola and I am from Barcelona, Spain. ئۇ مەن قىلىۋاتقان بۇ ئىشلىرىم ئارقىلىق ئىسپانىيەدە ۋە دۇنيانىڭ پەرقلىق يەرلىرىدە ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرنى دۇنياغا تونۇتۇش، شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىنى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى پاش قىلىش دەيدۇ. بۇ قېتىمقى پائالىيەت ئون سەككىزىنچى فېۋرالدىن يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرالغىچە داۋام قىلىدىغان بولۇپ، بۇ پائالىيەتكە لۇگانو كىشىلىك ھوقۇق ۋەخپىسى ساھىبخانلىق قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى، شىۋېتسارىيە تىبەت دوستلۇق. جەمئىيىتى، خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتى، تەيۋەن دوستلۇق جەمئىيىتى قاتارلىقلار بىرلىشىپ تەشكىللىگەن. بۇ خەۋەرنى شۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى.

تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ شىنجاڭ تارىخى ئاق تاشلىق كىتابىنى ئاساس قىلغان شىنجاڭ تارىخىغا ئائىت ھەر خىل رەسمىي ماتېرىياللىرىدا غەربىي ۋە شەرقىي خەن سۇلالىلىرىنىڭ شىنجاڭدا غەربىي يۇرت دۇخوفوسى يەنى دۇخو مەھكىمىسى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن يېقىنقى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر تىلىغا قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى دەپ تەرجىمە قىلىنغان بىر باشقۇرۇش ئورگىنىنى قۇرۇپ پۈتۈن شىنجاڭنى ھەربىي مەمۇرىي جەھەتتىن ئىدارە قىلغان شىنجاڭ ئەنە شۇ مىلادىدىن ئىلگىرىكى ئاتمىشىنچى يىللاردىن باشلاپلا دۆلىتىمىز خەرىتىسىگە كىرگەن. شىنجاڭ قەدىمدىنلا خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دېگەنلەرنى تەرغىب قىلىدۇ. غەربىي ۋە شەرقىي خەن سۇلالىلىرى قوشۇنلىرىنىڭ ھونلار بىلەن ئۇزۇن يىللار جەڭ قىلىپ، ئۇيغۇر دىيارىنى تالاشقانلىقى، ھەتتا غەربىي خەن سۇلالىسى قوشۇنلىرىنىڭ بۇ رايونلارغا ھۇجۇم قىلىپ كىرگەنلىكى، ھەتتا كۆپ قېتىم مەغلۇپ بولغانلىقى ۋە غەلىبە قىلغانلىقى خىتاي تارىخنامىلىرىدە قەيت قىلىنىدۇ. خىتاي تارىخچىلىق ساھەسىدىن ھالقىغان ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئەنە شۇ مىلادىدىن ئىلگىرىكى ئاتمىشىنچى يىللاردىن باشلاپلا شىنجاڭ خىتاينىڭ بىر قىسمى بولۇپ كەلدى، ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان بىز بۇ يەرنى باشقۇرۇپ كەلگەن دەپ بېكىتكەن. ۋاھالەنكى غەربىي ۋە شەرقىي خەن سۇلالىلىرى ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى خىتاي سۇلالىلىرى غەربىي يۇرتنى قانچىلىك ۋاقىت ئىدارە قىلالدى؟ ئۇلار دەۋاتقان باشقۇرۇش ئورگىنى دۇخۇ مەھكىمىسى ھەقىقەتەن بولغانمۇ؟

ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان ئەنە شۇ دۇخۇ مەھكىمىسى ۋە دۇخۇ ھەققىدىكى ئۆز چۈشەنچىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئاق تاشلىق كىتابى ۋە باشقىلاردا، بولۇپمۇ ھەتتا ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكىمۇ ۋە كېيىنكى ۋاقىتلاردا يېزىلغان شىنجاڭ قىسقىچە تارىخى كىتابلىرى ۋە باشقىلارنىڭ ھەممىسىدە ئىزچىل ھالدا بىز غەربىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە غەربىي خەن سۇلالىسى ھۆكۈمىتى مىلادىدىن ئىلگىرىكى ئاتمىشىنچى يىللاردا بۇ شىنجاڭدا غەربىي يۇرتتا دۇخوفو مەھكىمىسىنى قۇرغان. بۇ دۇخوفو يەنى دۇخو مەھكىمىسى پۈتۈن مۇشۇ شىنجاڭنى، غەربىي دىيارنى باشقۇرىدىغان مەمۇرىي ھەربىي چوڭ باشقۇرۇش مەركىزى ئىدى، دەپ شۇنى يېزىشىدۇ. بولۇپمۇ ھازىر بۇنى تېخىمۇ كۆپ تەرغىب قىلىۋاتىدۇ. سىزنىڭچە بۇ توغرا بىر يەكۈنمۇ؟ دۇخوفۇ تېرمىنىگە يەنى سۆزىگە بىر ئېنىقلىق كىرگۈزۈۋېلىش كېرەك. بۇ سۆزنى ئېنىقلىۋالماستىن ئالدىن باشقا بىر ساۋاللار شۇ سۆز بىلەن باغلىق بولغان مەسەللەرگە ياندىشىش ناھايتى قىيىن بولىدۇ، چۈشىنەرسىز بولىدۇ. بۇ سۆزدىگى ئاخىرقى فۇ دېگەن سۆز بۇ ئىدارە ياكى مەھكەمە ياكى بىر ئىشخانا دېگەن مەنانى بېرىدۇ. بۇ يەردە ئاساسىي سۆز دۇخۇ. دۇخۇ سۆزى بۇ ناھايىتى قەدىمكى سۆز. بۇنىڭ ھەر خىل دەۋردە ھەر خىل ماناغا ئىگە بولغان. بەزى ئۇيغۇرچە تەرجىمىلەردە، خىتاي مەنبەلىرىنىڭ تەرجىمىلىرىنى كۆزدە تۇتۇۋاتىمەن، بۇ سۆزگە قورۇقچى بەگ، يەنى ھىمايىچى بەگ دەپمۇ تەرجىمە قىلىنغان، بەزەن تۇتۇق بەگ دەپ ئېيتىلىشمۇ بوغان، ئەسلى ئەگەردە شۇ دۇخۇ دېگەن سۆزنىڭ ئىرو ئىككى ئېروگلىفنىڭ مەنىسىگە بىر ئېتىبار بېرىپ كۆرەيلى. قەدىمكى پەيتتە دۇخۇ بۇ ھەربىي لاۋازىم بوغان. ئۇ ئۆتمۈشتە ئومۇمىي كۆزەتۈۋ يەنى خىتايچە زۇڭجيەن دەيدۇ. مەنىسىگە ئىگە بولغان سۆز. ئۇ مىلادتىن ئاۋۋالقى يەتمىش تۆت، قىرىق توققۇزىنچى يىللاردا بۇ ئاتىما تەسىس ئېتىلگەن. بەشىنچى ئەسىردىن باشلاپ بۇ سۆز ئالىس جايلارغا، يەنى ئۇزاق جايلارغا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن قوشۇن باشلىقلىرىغا بېرىلگەن بىر ئۇنۋان. بۇ خىتاي ئالىملىرىمۇ بۇنى يېزىپ كەتكەن، بولۇپمۇ خىتاي ئېتىمولوگىك سۆزلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا بېغىشلانغان، ئېروگلىفلارنىڭ كېلىپ چىقىشىغا بېغىشلانغان لۇغەتلەردە ئېنىق بۇنىڭغا تەرىپ بېرىلگەن. ئۇنداقتا بۇ سىزنىڭ چۈشىنىشىڭىزچە بۇ دۇخۇ دېگەن خىتايچە سۆز شۇ ۋاقتىدىكى بىر ئۇنۋانمۇ ياكى بىر ئەمەل نامىمۇ؟ بەن گۇ قەلىمىگە مەنسۇپ خەنشۇنىڭ ئىچىدە كەلتۈرۈلگەن ئىزاھلارغا قارىغاندا، دۇخۇ ۋەزىپىسى، مەسىلەن، ئۇسۇنلارغا كاڭكيە، يەنى خىتايچە كاڭجۈي دەۋلىتىگە ئەۋەتىلگەن كۆزەتكۈچى، يەنى مەلۇماتلارنى يىغغۇچى، بېرىپ ئاشۇ جايدىكى ۋەزىيەتنى ئۆگىنىدىغان مەقسەت بىلەن ئەۋەتىلگەن ئادەمگە بېرىلگەن بىر ئۇنۋان. ئۇنداقتا بۇ خىتايچە دۇخۇفۇ دېگەن بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى يۇقىرىدا چۈشەندۈرۈپ ئۆتتىڭىز. ئۇنداقتا بۇ دۇخۇفۇ دېگەننىڭ ۋەزىپىسى نېمە؟ دۇخۇنىڭ ۋەزىپىسى نېمە؟ يەنى خىتايچە بۇ ئۇيغۇرلار كېيىن قورۇقچى بەگ دەپ ئاتاپتۇ. لۇغەتتە ئېيتىلىشىچە شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دۇخۇنىڭ ئەسلى مەناسى دۇشى يەنى كۆرۈش، قاراش، نەزەر سېلىش، خەۋەردار بولۇش مەنىلىرىغا ئىگە بولغان. مانا شۇ مەنىسىدىن كېلىپ چىققان ۋاقتىدا دۇخۇغا يۈكلەنگەن ۋەزىپە بىر جايغا بېرىپ، ئاشۇ بارغان جاينىڭ ۋەزىيىتىنى ئۆگىنىش، ئۇ يەردىكى شارائىتنى ئۆگىنىش، ئىچكى ۋەزىيەت قانداقلىقىنى، ئۇ يەردە ياشايدىغانلار كىملىكىنى، بۇ ياشايدىغان ئېتنوسلار، قەبىلىلەر ئارىسىدا قانداق نىزالار بار، قانداق ۋەقەلەر بولۇۋاتىدۇ، مانا شۇلارنى كۆزىتىپ مەركەزگە يوللاش مەقسىتىدە ئەۋەتىلگەن ئادەملەرگە بېرىلگەن ئۇنۋان. ئەمدى سىز قەدىمكى خىتاي تىلىنى ناھايتى ياخشى بىلىسىز. شۇنىڭدەك قەدىمكى خىتاي تارىخ مەنبەلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى ئوقۇپ، ئۆگىنىپ، تەتقىق قىلىپ، بۇ ئاساستا نۇرغۇنلىغان كىتابلارنى يازدىڭىز، ئىلمىي ماقالىلارنى يازدىڭىز. ئەمدى سىزنىڭ يەكۈنلىگىنىڭىزچە مۇشۇ خىتاي ھۆكۈمىتى دەۋاتقان مىلادىدىن ئىلگىرىكى بىرىنچى ئەسىرلەردىن باشلاپلا بۇ شىنجاڭدا غەربىي دىياردا دۇخوفو مەھكىمىسى تەسىس قىلىپ، بىز بۇ جاينى ئىدارە قىلدۇق دېگەن سۆزلەرگە سىز قانداق باھا بېرىسىز؟ ھەقىقەتەن بۇ دۇخوفو خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سۆزى بويىچە پۈتۈن شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان، شۇنى شۇنى باشقۇرىدىغان بىر ئورگان بوغانمۇ؟ مېنىڭ قارىشىمدا بۇ دۇخو دېگەن بىر جايغا بېرىپ ئۇيەنى ئىدارە قىلىدىغان ياكىن باشقۇرىدىغان بىر ۋەزىپىسى يۈكلەنگەن ئادەمنىڭ ئۇنۋانى ئەمەس. بۇنىڭغا كېيىن باشقىچە ھازىرقى زامان تارىخچىلىرى سىياسەتكە ماسلاشقان ھالدا بۇنىڭغا ھەر خىل تالقىن بېرىپ يۈرۈپتۇ. ھازىرقى تىل بىلەن ئېيتقاندا بۇنى ئاشۇ بىرەر جايغا مەخپىي خىزمەت بىلەن ئەۋەتىلگەن شەخسنىڭ ئۇنۋانى دېسەكمۇ بولىدۇ. ياكىن بىر ھېلىقى مەلۇمات يىغغۇچى ئۆزى باشقا بىر مەقسەت بىلەن كەلدىم دەپ ئاشۇ بارغان جايىدىكى ۋەزىيەتنى ئۆگىنىپ مەركەزگە خەۋەر قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن شەخس سۈپىتىدە يەنى شۇ شەخسنىڭ ۋەزىپىسى سۈپىتىدە قاراش مۇمكىن. ھەتتا يېقىندا خىتاي مەتبۇئاتلىرى مۇشۇ بۈگۈر ناھىيىسىدىن غەربىي ۋە شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە پۈتۈن شىنجاڭنى ئىدارە قىلغان دۇخۇ مەھكىمىسىنىڭكى خارابىسى تېپىلدى دەپ خەۋەر قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ جايدا مۇشۇ غەربىي دىيار دۇخۇ مەھكىمىسىگە ئائىت مۇزېي ۋە كۆرگەزمە ئورۇنلىرىنى تەسىس قىلغان. ھەدەپ مۇشۇ دۇخۇ مەھكىمىسىنىڭ تارىختا ئىلگىرى كېيىن ئون نەچچە دۇخۇ ئۆتكەنلىكى، بۇ دۇخۇلارنىڭ پۈتۈن مۇشۇ شىنجاڭنى، غەربىي دىيارنى ئىدارە قىلغانلىقىنى ھەدەپ تەرغىب قىلىشقا باشلىدى. شۇ ۋاقىتتىكى تارىخىي رېئاللىق ھەقىقەتەن شۇنداقمىدى؟ يەنى خىتاي تارىخچىلىرى دەۋاتقان بۇ دۇخۇلار باشقۇرغۇچىمىتى ياكى ئۇلارنىڭ ۋەزىپىسى بارمىتى؟ ئەمدى خەن دەۋرىدە مانا شۇنداق شەخسلەردىن بىرسى بۈگۈر شەھىرىگە ئۇۋەتىپ ئاشادا دايىم تۇرىدىغان قىلىپ ئۇ يەگە بىر جاينى بەلگىلەپ شۇ جاينى يەنى ئىش ئېلىپ بارىدىغان مۇقىم تۇرىدىغان جاينى بەلگىلەپ بېرىلگەن شۇ جاينى ئەندى ئىدارىنى فۇ دەپ ئاتىغان ئەندى بۈگۈر شەھىرىدە بولغان ئەندى ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئۇ بۈگۈر شەھىرىدە تۇرۇپ پۈتۈن غەربىي دىيارنى، غەربىي زەمىن، يەنى خەن دەۋرىدە شيۈ دەپ ئاتاشقا باشلىغان، بۇرۇن شيتۇ، غەربىي زەمىن، دېيىلگەن شۇ جايدىكى ۋەزىيەتنى ئۆگىنىپ، مەركەزگە، ئىمپېراتور سارايىغا خەۋەر قىلىپ تۇرۇش ئۈچۈن جايلاشتۇرغان شەخسنى شەخسى بولغان ۋە ئۇنىڭ ئىدارىسى بولغان ئۇنى ھېچ قاچان ئاشۇ جاينى پۈتۈن غەربىي دىيارنى شۇ ئارقىلىق ئىدارە قىلدى قىلغان دېيىش توغرا ئەمەس ئۇ ئادەم ئارقىلىق ئۇ يەردىكى ۋەزىيەتنى ئۆگىنىپ تۇغان ئىچكى ۋەزىيەت ئىچكى ئىقتىسادىي سىياسەت مەدەنىيەت خەلق ئېتنوسلار ئارا مۇناسىبەت دېگەندەك شۇنداق مەلۇماتلارنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئۇۋەتىلگەن شەخس. ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى ھازىرقى دىپلوماتىيە تىلى بىلەن ئېيتقاندا ئەلچى بولۇپ باغان ياكىن كونسۇل بولۇپ باغان ياكىن رېزىدېنت، شپىيونلۇق قىلىش ئۈچۈن رېزىدېنت بولۇپ باغان دېگەن مانالادا چۈشىنىش مۇمكىن. يۇقىرىدا سىلەر پروفېسسور ئابلەت خوجايېفنىڭ غەربىي يۇرت دوخۇ مەھكىمىسى ھەققىدىكى چۈشەنچىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. پروگراممىنى ئۈمىدۋار تەييارلىدى. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.